ئالدى بىلەن ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولغاي. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كېلەر ئايدا بېرىلگەن ھەر بىر تەكلىپكە ئۆزىنىڭ مەيدانىنى ئىپادىلەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن چېن شۈ كېڭەشتە قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن ئەمدىلا ماقۇللانغان دوكلات ئومۇمەن ئوبيېكتىپ ۋە تەڭپۇڭ بولۇپ يىغىن جەريانىدىكى بايان ۋە تەۋسىيىلەرنى ئەكس ئەتتۈردى بىز پىكىر ۋە تەۋسىيىلەرنىڭ كۆپىنچىسىنى ئىجابىي دەپ قارايمىز ھالبۇكى ۋاشىنگتوندىكى

ئەمگەكچىلەر ھوقۇقى ئاياللار ۋە بالىلار ھوقۇقى ئاز سانلىق مىللەتلەر ھوقۇقلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئومۇمىي كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ھەققىدە دوكلات بەرگەن ئىدى خىتاي ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ دوكلاتىدىن كېيىن ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرىگە قىرىق بەش سېكۇنتتىن ۋاقىت بېرىلگەن بولۇپ ئۇلار بۇ ۋاقىت ئىچىدە خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ھەققىدە باھالىرىنى ۋە پىكىر تەكلىپلىرىنى ئوقۇپ ئۆتكەن ئىدى ئېيتىلىشىچە خىتاي روسىيە ۋە باشقا ئۆزىنى قوللىغۇچى دۆلەتلەرگە تۈرلۈك يوللار بىلەن خىزمەت ئىشلەپ يېقىنچىلىق كۆرسىتىپ ئۇلارنى ئۆزىنى قوللاشقا ۋە مەدھىيىلەشكە ماقۇل كەلتۈرۈش ئويۇنلىرىنى ئوينىغان بۇ قېتىملىق باھالاشتا خىتاي بىلەن مۇناسىۋىتى ياخشى بولغان ياكى ئىقتىسادىي جەھەتتىن خىتايغا تايىنىۋاتقان دۆلەتلەر خىتاينىڭ دوكلاتىنى ئالقىشلىغان خىتاينى كىشىلىك ھوقۇققا كاپالەت قىلغان دەپ مەدھىيىلىگەن دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى بولسا خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق خاتىرىسىگە بولغان ئەندىشىلىرىنى ۋە تەنقىدلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باياناتچىسى زۇمرەتئاي ئەركىننىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن قىلغان كۈرىشىنى تەقدىرلەش مەقسىتى بىلەن ئۇنىڭغا ئەركىنلىك مۇكاپاتى بەرگەن روزۋېلت فوندى جەمئىيىتى تەرىپىدىن بېرىلىدىغان مۇكاپاتقا ئېرىشكۈچىلەر ئەركىنلىككە كاپالەتلىك قىلىش ۋە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ئۈچۈن قىلغان خىزمىتىگە ئاساسەن تۆت ئەركىنلىك مۇكاپاتى بېرىلىدىكەن بۇ ئەركىنلىك مېدالى ھەر يىلى ئامېرىكا پىرېزىدېنتى فرانكلىن روزۋېلت بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق بىرىنچى يىلى ئېلان قىلغان تۆت ئەركىنلىكنى ئىلگىرى سۈرۈشكە خىزمەت قىلغان شەخس ۋە تەشكىلاتلارغا تارقىتىلىپ كەلگەن روزۋېلت فوندى جەمئىيىتى تۆت ئەركىنلىكنىڭ رەسمىي تورىدا زۇمرەتئاي ئەركىنگە ئەركىنلىك مۇكاپاتى بېرىش سەۋەبى مۇنداق بايان قىلىنغان زۇمرەتئاي ئەركىن ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان شىنجاڭدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھوقۇقى ئۈچۈن پائالىيەت ئېلىپ باردى زۇمرەتئاي خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئەركىنلىكىنى باستۇرۇشىغا ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقىغا دەخلى تەرۇز قىلىشىغا خەلقئارانىڭ دىققىتىنى تارتتى ئۇ دۇنيا مىقياسىدىكى ئاياللار ئۈچۈن ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى قۇردى ۋە ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنى قوللاش ئۈچۈن بوشاشماي تىرىشىۋاتىدۇ

خىتاي ھاككېرلىرىنىڭ ئامېرىكىنىڭ ھالقىلىق ئۇل ئەسەرلىرىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشقا تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن سى ئەن ئەننىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنىدىكى خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا كرىستوفېر رەي بۈگۈن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى خىتاي ئىشلىرى كومىتېتىدا قىلغان سۆزىدە مۇنداق دېگەن خىتاي ھاككېرلىرى ئامېرىكىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىش ۋە دۇنياغا زىيان يەتكۈزۈش بىلەن مەشغۇل بولماقتا خىتاي ھاككېرلىرى يەنە ئامېرىكا ئۇل ئەسەرلىرىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىش ۋە ئامېرىكا پۇقرالىرىغا زىيان يەتكۈزۈش ئۈچۈن تەييارلىق قىلماقتا سى ئەن ئەننىڭ خەۋەر قىلىشىچە ئۆتكەن يىلى نويابىردا ئۆتكۈزۈلگەن بايدىن شى ئۇچرىشىشىدا خىتاي پرېزىدېنتى شى جىن پىڭ ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدىنغا خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى ئامېرىكا سايلىمىغا ئارىلاشمايدىغانلىقى توغرىلىق كاپالەت بەرگەن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بۇ كاپالەتنى ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرىدا بايدىننىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك مەسلىھەتچىسىگە قايتا قايتا تەكىتلىگەن ئامېرىكا ئەمەلدارلىرى نۆۋەتتە شى جىن پىڭنىڭ بۇ سۆزىگە ئەمەل قىلغان قىلمىغانلىقىنى يېقىندىن كۆزەتمەكتە ئىكەن بۇ ھەقتە ئېف بىي ئاي نىڭ باشلىقى كرىستوفېر رەي مۇنداق دېگەن خىتاي بۇ بىر نەچچە يىلدا نۇرغۇن ئىشلارغا ۋەدە بەردى ئەمما مەن ئۇلارنىڭ ئەمەلىيلەشكەنلىكىنى كۆرسەم ئاندىن ئىشىنىمەن خەۋەردە دېيىلىشىچە ئەگەر خىتاي تەيۋەنگە تاجاۋۇز قىلغان ئەھۋال ئاستىدا ئامېرىكىنىڭ بۇنىڭغا توسقۇنلۇق قىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ھاككېرلىك ھۇجۇمى قوزغاپ پورت ۋە قاتناش تورى قاتارلىق سەزگۈر ھالقىلىق ئۇل ئەسەرلەرگە تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ كىرىشى مۇمكىن ئىكەن كرىستوفېر رەي سۆزىنىڭ ئاخىرىدا خىتاينىڭ يۇقىرى تېخنىكىلىق سۈنئىي ئەقىل ۋاسىتىلىرىنى قوللىنىپ قارا قولىنى ئامېرىكىغا قەدەر ئۇزاتقانلىقى ئامېرىكىلىقلارنىڭ نېگىزلىك ئەركىنلىكىگە ھۇجۇم قىلغانلىقى ۋە ئامېرىكىلىقلارغا تەھدىت پەيدا قىلغانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان شۇنداقلا خىتاينى قاتتىق ئاگاھلاندۇرغان ئازادلىق رادىيوسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنىدىكى ماقالىسىگە ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە دىنغا ئېتىقادقا قارىتا كونترول قىلىشنى تېخىمۇ كۈچەيتىش ئۈچۈن بىر يۈرۈش ھۆكۈمەت بەلگىلىمىلىرىنى يولغا قويغان بەلگىلىمىلەردە بارلىق يېڭى ئىبادەت سورۇنلىرى خىتاينىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە ئۇسلۇبىنى ئەكس ئەتتۈرۈش تەلەپ قىلىنغان مەزكۇر خەۋەردە دېيىلىشىچە يېڭى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بەلگىلىمىلەر بىرىنچى فېۋرالدىن باشلاپ كۈچكە ئىگە بولىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىل دىنىي باشقۇرۇش ۋە باستۇرۇش ھەرىكەتلىرى خەلقئارا ھوقۇق تەشكىلاتلىرى ۋە بىر قانچە غەرب ھۆكۈمەتلەر تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلەنگەن ئىدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بې دې تې نىڭ دوكلاتىدا خىتاي ئۇيغۇر ئېلىدە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزگەن بولۇشى مۇمكىن ۋە ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى سادىر قىلغان دەپ جاكارلىغان ئىدى ئاۋسترالىيە ستراتېگىيىلىك سىياسەت تەتقىقات ئورنىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىكى دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەسچىتلەرنى ئۆزگەرتىش ياكى رېمونت قىلىش باھانىسى بىلەن كۆپلىگەن مەسچىتلەرنى چېقىۋەتكەن ۋە ئۈچتىن ئىككى قىسىم مەسچىتنى ئۆزگەرتكەن خىتاينىڭ بۇ ھەرىكىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇرلارغا زەربە بېرىش ۋە لاگېر سىستېمىسىنى كېڭەيتكەندىن كېيىن تېخىمۇ تېزلىتىلگەن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئاممىۋى ھۆججەتلەر سۈنئىي ھەمراھ رەسىملىرى ۋە گۇۋاھچىلارنىڭ گۇۋاھلىقى ئاساسىدا تەييارلانغان دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى مەسچىتلەرنى تاقاش ۋە ئۆزگەرتىش ھەرىكىتىنى ئۇيغۇر ئېلىدىن خىتاينىڭ باشقا رايونلىرىغىمۇ كېڭەيتكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن

ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز نۆۋەتتىكى ئۇيغۇرلار ۋەزىيىتى، شۇنداقلا دۇنيا ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدا ئۇيغۇرلارغا ئائىت مەسىلىلەر تېما قىلىنغان مۇھىم خەۋەر ۋە ئۇچۇرلار توغرىسىدا يېڭى مەلۇماتلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىدۇ. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! قېنى ئەمسە دىققىتىڭلار نۆۋەتتىكى پروگرامما مەزمۇنىدا بولغاي! خەلقئارا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى نۇرغۇن مەدەنىيەتلەر دۆلەتلەر ۋە دىنلارغا چېتىشلىق زور تېما بولۇپ ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان قىرغىنچىلىقمۇ بۇنىڭدىكى مۇھىم مەزمۇنلاردىن ھېسابلىنىدۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى ئالىي كېڭىشىدە ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان دىنىي ئېتىقاد ساھەسىدىكى باستۇرۇشلار ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى يىغىندىكى مۇھىم تېمىلار قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىدى تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئوتتۇزىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتون شەھىرىدە باشلانغان ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ئالىي كېڭىشى ئالدىنقى يىللاردىكىگە ئوخشاشلا دىنىي ئېتىقاد ساھەسىدىكى چەكلىمە ۋە كونتروللۇققا بولغان تونۇشنى ئاشۇرۇش شۇنىڭدەك دىنىي زىيانكەشلىككە خاتىمە بېرىشنى باش تېما قىلغانىدى شۇڭا بۇ يىلمۇ مەزكۇر كېڭەش ھەر قايسى جايلاردىكى كۆپ خىل مەدەنىيەت، دىنىي ئېتىقاد ۋە ئوخشىمىغان سىياسىي پارتىيەلەرنى بىر يەرگە جەم قىلغان زور كۆلەملىك خەلقئارا يىغىن بولدى. مەلۇم بولۇشىچە، نۆۋەتتە دۇنيا ئاھالىسىنىڭ سەكسەن پىرسەنتى ئوخشىمىغان دەرىجىدە دىنىي ئېتىقاد ساھەسىدىكى تۈرلۈك چەكلىمىلەرنىڭ كونتروللۇقىدا بولۇپ، بۇلارنىڭ بەزىلىرى يېقىنقى يىللاردا ئىزچىل ئېغىرلاپ ماڭغان. ھەتتا ئۇيغۇر دىيارىدىكىگە ئوخشاش قىرغىنچىلىققا سەۋەب بولغان. دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ يىللىق يىغىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى تېمىسىدىكى مۇھاكىمە يىغىنى بىلەن باشلاندى. يىغىندا ئالدى بىلەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ خادىملىرىدىن جۇلىي مىلساپ سۆز ئېلىپ، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا مۇناسىۋەتلىك ئەھۋاللارنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى قارمىقىدىكى خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەتچىلەر دىرېكتورى پىيېر توزى ئالدى بىلەن سۆز ئېلىپ بۇ جەھەتتە ساقلىنىۋاتقان بەزى مەسىلىلەرنى كۆرسىتىدۇ ئۇنىڭ قارىشىچە نۆۋەتتە خىتايدىكى زۇلۇم ۋە كونتروللۇق نۇرغۇن ئىنسانلارغا مەلۇم بولغان ساۋاتقا ئايلىنىپ قالغان بولۇپ ئەمدى بۇنىڭغا سۈكۈت

ئۇلارنىڭ تاشقى دۇنيا بىلەن بولغان ئالاقىسىنىڭ كۆپىيىشى ئۇلارنىڭ تۈپلۈك ماھىيىتىنى ئۆزگەرتىدۇ دەپ ئىشەنگەن شۇڭا ھەرقايسى باسقۇچلاردىكى ئامېرىكا ھۆكۈمەتلىرى خىتاي بىلەن بولغان ئىقتىسادىي مۇئامىلىگە بەكرەك كۆڭۈل قويغان بۇنىڭ بىلەن كىشىلىك ھوقۇق تاشلىنىپ قالغان ئەنە شۇنداق قىلىپ جۇمھۇرىيەتچىلەر ۋە دېموكراتچىلارنىڭ خىتاي ھەققىدىكى قاراشلىرى ئۈزۈل كېسىل بەربات بولغان مانا مۇشۇ سەۋەبتىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى بۇ خىل زالىملىققا چەكلىمە قويۇش مەقسىتىدە ماقۇللانغان ۋە قانۇنغا ئايلانغان بۇ قانۇن ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە باغلىنىشلىق بولغان ھەرقانداق تاۋارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا ئېقىپ كىرىشىنى مەنئى قىلىدۇ. مال ئىگىلىرىمۇ ئۆزلىرى ئىشلەپچىقارغان تاۋارلارنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىلمايدىغانلىقىنى ئىسپاتلاشقا مەجبۇر قىلىنىدۇ. ئەمما بۇ يەردىكى ئاچقۇچلۇق مەسىلە بۇ قانۇننى قانداق شەكىلدە ئىجرا قىلىش بولۇپ قالغان. بۇ جەھەتتە ھازىرچە قولغا كەلگەن نەتىجىلەرنى بىر زور ئۇتۇق دېيىشكە بولسىمۇ، ئەمما بۇنىڭدا يەنىلا كۆپلىگەن يوچۇقلار مەۋجۇت. بۇلارنىڭ ئەڭ چوڭى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان قارا تىزىملىككە زادى قايسى شىركەتلەرنى كىرگۈزۈش بولۇپ بۇنى جەزمەن ئۆزگەرتىش كېرەك خىتاي ئىشلىرى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن خىزمەتچىلەر دىرېكتورى تاد ستەيىن بۇ ھەقتە توختىلىپ بۇ ساھەدىكى مەسىلىلەرگە باشقا نۇقتىلاردىن قاراپ چىقىشنىڭمۇ تەخىرسىز ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇنىڭ پىكرىچە، مەزكۇر قانۇننىڭ دۇنياغا كېلىشى ھەممىلا كىشىگە پەخىرلىنىش تۇيغۇسى ئاتا قىلىدىغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ ساھەدە تېخى پەخىرلەنگۈدەك ئۇتۇقلار قولغا كەلگىنى يوق. بولۇپمۇ ئۇيغۇر دىيارىدا قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر داۋام قىلىۋاتقاندا بۇنىڭدىن ئېلىشقا تېگىشلىك كۆپلىگەن ساۋاقلار مەۋجۇت. بۇ قانۇن گەرچە دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى ھەققىدىكى قانۇن بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلەرنىڭ مۇھىم بىر تەركىبىي قىسمى دەل دىنىي ئېتىقاد ساھەسىگە مەنسۇپ. شۇڭا بۇ قانۇننى باشقا ساھەلەردىكى مەسىلىلەرگىمۇ تەتبىقلاشنى ئويلىشىپ كۆرۈشكە بولىدۇ. يەنە بىر ياقتىن، بۇ قانۇننى ئىجرا قىلىشقا مەسئۇل بولغان ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى بۇ جەھەتتىكى خىزمەتلەرنى تېخىمۇ تولۇق ئىشلەش ئۈچۈن ھازىرقىدىنمۇ كۆپ خامچوتقا موھتاج. بولۇپمۇ خىتاي ھازىر دۇنيادىكى مەجبۇرىي ئەمگەك ئەڭ زور دەرىجىدە مەۋجۇت بولۇۋاتقان شۇنىڭدەك قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سادىر بولۇۋاتقان بىردىن بىر مەملىكەت بولغان ئەھۋالدا خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي ئېلىم بېرىم مەسىلىسىدە مۇشۇ قانۇن ۋاسىتىسىدە خىتايدىن ئاجرىلىپ چىقىشمۇ كۆپلىگەن مەسىلىلەرگە بېرىپ چېتىلىدۇ گەرچە بۇ قانۇن كىشىلەرنى خىتايدىن نېرى تۇرۇشقا ياكى ئۇنىڭدىن ئاجرىلىپ چىقىشقا بۇيرۇمىسىمۇ، ئەمما خىتاي بىلەن مۇئامىلىدە بولۇشتىن ئاۋال ھېچ بولمىغاندا بۇ خىل ئىقتىسادىي ئالاقە توغرىسىدا ئويلىشىپ كۆرۈشكە بۇيرۇيدۇ. شۇڭا بۇ ساھەدىكى خىرىسلار ۋە توسقۇنلۇقلار يەنىلا زور سالماقتا مەۋجۇت بولماقتا. ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى قارمىقىدىكى ئامېرىكا خىتاي ئىستراتېگىيەلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ خادىملىرىدىن جېك پاركېر شۇ قاتاردا سۆز ئالدى. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى چەكلەشتە تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ ساپلىقىنى دىققەتتىن ساقىت قىلماسلىق ئىنتايىن مۇھىم. ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغاندىن بۇيان ئىككى مىليارد ئامېرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى توۋار تۇتۇپ قېلىنغان. بۇلارنىڭ ئىچىدە كىيىم-كېچەك ۋە ئېلېكترونلۇق بۇيۇملار زور سالماقنى ئىگىلىگەن. بۇ جەھەتتىكى مەلۇماتلار تەمىنلەش زەنجىرىدىكى خەتەرنىڭ سالمىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ جەھەتتە ھازىر كۆپلىگەن شىركەتلەر، بولۇپمۇ ئامېرىكا شىركەتلىرى ئالاھىدە ھوشيار بولۇشقا باشلىغان. شۇنىڭدەك، تەمىنلەش زەنجىرىگە مۇناسىۋەتلىك ھالقىلارنى ئىنچىكە سۈرۈشتە قىلىشقا باشلىغان. ئەمما بۇ ھال تېخى ئورتاق پائالىيەتكە ئايلىنىپ بولالمىغان. مۇھاكىمىدىن كېيىن ئۆتكۈزۈلگەن سوئال-جاۋاب بۆلىكىدە يېڭى سايلامنىڭ بۇ خىل رېئاللىققا قانداق تەسىر كۆرسىتىش مۇمكىنلىكى، ئۇيغۇرلارنىڭ مەنپەئەتىنى قوغداشنىڭ بۇنىڭدىكى مەركىزىي نۇقتا ئىكەنلىكى، كۈنتاختا ۋە باشقا مەھسۇلاتلاردىكى مەجبۇرىي ئەمگەك بۇ سەپكە تېخىمۇ كۆپ مەملىكەتلەرنى، جۈملىدىن ياۋروپا ۋە كانادانى ئېپكىرىپ، بۇ جەھەتتە زور ئىش بىرلىكىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكى ھەققىدە پىكىرلەر ئوتتۇرىغا چىقتى. خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك ئالىي كېڭىشىنىڭ گۇرۇپپا مۇھاكىمىلىرى بىر نەچچە مەيدانغا بۆلۈپ ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ، بۇلارنىڭ ھەممىسىدىلا دېگۈدەك، دىنىي ئەركىنلىكنىڭ ھەممىلا كىشى كۆڭۈل بۆلۈشكە تېگىشلىك بولغان مەسىلە ئىكەنلىكى، دىنىي ئېتىقادقا بولغان ئۆچمەنلىكنىڭ خۇددى ئەينى ۋاقىتتا يەھۇدىي زور قىرغىنچىلىقىغا سەۋەب بولغانغا ئوخشاش، ھازىرمۇ ئۇيغۇرلارنى قىرغىن قىلىشقا ئاساس بولۇۋاتقانلىقى تەكىتلەندى. ب د ت نىڭ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى مەسىلىلىرى بويىچە پەۋقۇلئاددە مەلۇماتچىسى نازىلە غەينىيە بۇ ھەقتە قىلغان سۆزىدە، دىنىي ئۆچمەنلىك ئىپادىلەنگەن ھەرقانداق ھەرىكەت دۆلەتلەرنىڭ تېزدىن ھەرىكەتكە ئۆتۈشىگە سىگنال بولۇشى لازىم دەپ كۆرسەتتى. شۇ قاتاردىكى گۇرۇپپا مۇھاكىمىلىرىنىڭ بىرىدە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس ئالاھىدە سۆز قىلدى.
ئۇ سۆزىدە ئۇيغۇرلار نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتقان ھادىسىلەرنىڭ يالغۇزلا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى بوغۇش ئەمەسلىكى، ئەكسىچە سىفىرلىق نازارەتنىڭ پۈتكۈل ئۇيغۇر دىيارىدا ئومۇملىشىپ بولغانلىقى، ئەمدىلىكتە ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئۇچراۋاتقان بۇ قىسمەتنىڭ دۇنياغا يېيىلىۋاتقانلىقى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى.

ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە مۇستەبىتلەرنىڭ ئىتتىپاقلىشىشى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۈشمەنلىرىنى قوللىشى ماۋزۇلۇق ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئېچىلدى سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېئو ۋە سابىق مۇداپىئە مىنىستىرى پانېتتا گۇۋاھلىق بەرگەن بۇ يىغىندا خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكى ۋە قىممەت قاراشلىرىغا پەيدا قىلىۋاتقان تەھدىتى يەنە بىر قېتىم تەكىتلەندى تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر. ئوتتۇزىنچى يانۋار كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدىكى ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىدا مۇستەبىتلەرنىڭ ئىتتىپاقلىشىشى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئامېرىكىنىڭ دۈشمەنلىرىنى قوللىشى ماۋزۇلۇق بىر ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. خىتاي، روسىيە ۋە ئىران قاتارلىق مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرنىڭ قانداق قىلىپ ئامېرىكىغا قارشى بىرلىك سەپ ھاسىل قىلىۋاتقانلىقى ۋە بۇنىڭغا قانداق تاقابىل تۇرۇش ھەققىدە مۇنازىرە بولغان بۇ يىغىندا ئامېرىكا خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گەللىگېر ئېچىلىش نۇتقى سۆزلىگەن. We restore deterrence and meet the moment. And we are in a decisive moment for US national security, for global security more broadly. ئۇ، مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرنىڭ ئامېرىكىغا قارشى بىرلىك سەپ ھاسىل قىلىۋاتقانلىقىدەك بۇ ۋەزىيەتنىڭ دەل بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون سەككىزىنچى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز توققۇزىنچى يىللىرى ئارىسىدا گېرمانىيىنىڭ ۋېرسال شەرتنامىسىغا خىلاپ ھالدا قايتىدىن قوراللىنىش ۋە ئامېرىكىنىڭ دۈشمەنلىرى بىلەن ئىتتىپاقلىشىش تارىخىغا ئوخشاتقان.
ئۇ مۇنداق دېگەن، چېرچىل ئەينى چاغدا گېرمانىيەنىڭ قوراللىنىش ۋە ئىتتىپاقلىشىش دەۋرىنى بىر قېتىملىق بوران چاپقۇننىڭ چىقىشىغا ئوخشاتقان ئىدى. بۈگۈن بۇ بوران چاپقۇننىڭ شەپىسى يەنە كېلىۋاتىدۇ. ئۇ قايتىدىن شەكىللىنىۋاتىدۇ. خىتاي ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن بۇيانقى ئەڭ چوڭ ھەربىي كۈچ بولۇپ قۇرۇلۇۋاتقان شۇنداقلا تېھران موسكۋا ۋە پيۇڭياڭ بىلەن دوست تارتىشىپ ئۇلارنى ئەتراپىغا توپلاۋاتقان مۇشۇ مىنۇتلاردا بىز تارىختىكى تەجرىبە ساۋاقلار ئۈستىدە قايتا ئويلىنىشىمىز كېرەك مايك گەللىگېر ئامېرىكىنىڭ بۇ مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرگە تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن كەسكىن سىياسەت يۈرگۈزۈشى لازىملىقىنى ئەسكەرتكەن مەزكۇر كومىتېتنىڭ ھەيئەت ئەزاسى راجا كرىشنامۇرتى كىرىش سۆزىدە خىتاينىڭ دۇنيا تىنچلىقىغا ھەر جەھەتتىن تەھدىت شەكىللەندۈرۈۋاتقانلىقىنى ئېيتقان ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىمۇ بۇنىڭغا مىسال قىلىپ كۆرسەتكەن ئۇ مۇنداق دېگەن: شى جىنپىڭ ھاكىمىيەت بېشىغا كەلگەندىن كېيىن، دېموكراتىيە، ئۇنىۋېرسال قىممەت قاراش، ئاخبارات ئەركىنلىكى ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلۇشلارغا ئوخشاش خاتا ئىدېئولوگىيەلەرنىڭ سىڭىپ كىرىشىنى چەكلەش ھەققىدە توققۇزىنچى نومۇرلۇق ھۆججەتنى ئېلان قىلدى. خىتاي كومپارتىيىسى ھازىر ژورنالىستلار ۋە ئۆكتىچىلەرنى تۈرمىگە تاشلاۋاتىدۇ، ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ ۋە غايىب قىلىۋاتىدۇ.

راجا كىرىشنامۇرتى سۆزىدە يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ زورىيىۋاتقان ھەربىي كۈچى جەنۇبىي دېڭىزدىكى ئىغۋاگەرچىلىكى ۋە باشقا مۇستەبىت كۈچلەر بىلەن تىل بىرىكتۈرۈش ئارقىلىق پەيدا قىلىۋاتقان خىرىسلىرىنى تىلغا ئېلىپ بىزنىڭ دېموكراتىيىمىز قىممەت قاراشلىرىمىز ھېچقاچان بۇنداق ئېغىر تەھدىتكە ئۇچراپ باقمىغان دېگەن بۇ ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىغا ئامېرىكىنىڭ سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېئو بىلەن ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىللار ئارىسىدا ۋەزىپە ئۆتىگەن سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لېئون پانېتا ئەپەندى ئۆزلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئورتاقلىشىشقا تەكلىپ قىلىنغان ئامېرىكىنىڭ دېپلوماتىيە ۋە ئىستىخبارات ساھەسىدە خىزمەت كۆرسەتكەن بۇ ئىككى زات يىغىندا دۇنيادىكى ۋەزىيەتنىڭ بارغانسېرى مۇرەككەپلىشىۋاتقانلىقىنى دېموكراتىك قىممەت قاراشلارنىڭ كۈچلۈك خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەشكەن. Chinese Communist Party has been at war with the United States economy for at least twenty years, one could argue forty.
سابىق تاشقى ئىشلار مىنىستىرى مايك پومپېئونىڭ قارىشىچە، دۇنيانىڭ ھەر بىر بۇلۇڭىدا باش كۆتۈرۈۋاتقان ئۇرۇش ۋە كىرىزىسلار خىتاي، روسىيە، ئىران ۋە شىمالىي كورېيەگە چېتىشلىق بولۇپ، ئۇلار بۇ توقۇنۇشلارنى بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق ھالدا ئىقتىسادىي ياردەم، ۋە قورال ياردىمى بىلەن قوللاپ كېلىۋاتقان ئىكەن. مايك پومپېئو خىتاي تەھدىتىدىن سۆز ئاچقاندا بۇ تەھدىتنىڭ ھەرگىزمۇ ئامېرىكىلىقلار ئويلىغاندەك ئۇزاقتا ئەمەس، بەلكى ئامېرىكىنىڭ ئىچىدە ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان.

بىزنىڭ مەنپەئەتىمىزگە قارشى جىددىي ھەرىكەت قىلىۋاتىدۇ، دېگەن. مايك پومپېئو خىتاي كومپارتىيىسىگە تاقابىل تۇرۇشنىڭ ئىككى پارتىيە ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي مەسىلە ئەمەس، بەلكى نېگىزلىك مەسىلە ئىكەنلىكىنى، شۇڭا جۇمھۇرىيەتچىلەر ۋە دېموكراتچىلاردىن ئىبارەت ھەر ئىككى پارتىيەنىڭ ئورتاق بىر نىشان ئۈستىدە بىرلىشىپ، زىچ ھەمكارلىشىشى زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. پامپېئو ئەپەندى يەنە ئۆزىنىڭ بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قىسىم تاشقى سىياسەتلىرىنى تەنقىد قىلسىمۇ، بىراق خىتاي تەھدىتىگە تاقابىل تۇرۇش تىرىشچانلىقىنى داۋام قىلغانلىقىدىن خۇرسەن بولغانلىقىنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن. ئامېرىكىنىڭ سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى لېئون پانېتا بولسا سۆزىدە خەتەرنىڭ زورلۇقىنى ئاگاھلاندۇرغان.

ئۇ بۇنىڭ تور دۇنياسىدا ساختا ئۇچۇر تارقىتىش ۋە تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى قىلىش، خىتاي ۋە روسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئاز تېپىلىدىغان مىنېرال ماددا قاتارلىقلارنى ئامېرىكىغا قارشى ئىقتىسادىي قورالغا ئايلاندۇرۇش، مۇستەبىتلەرنى كۆزىتىش ۋە تاجاۋۇزچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن لايىھەلەنگەن خەلقئارالىق ئورگانلارنى بۇزۇش قاتارلىقلاردا ئۆز ئىپادىسىنى تېپىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. پانېتا سۆزىدە خىتاي پەيدا قىلىۋاتقان تەھدىتنىڭ زورلۇقى ھەققىدە مەخسۇس توختالغان. بىز
شى جىنپىڭگە قەتئىي سەل قارىماسلىقىمىز كېرەك، چۈنكى ئۇ ئامېرىكىنىڭ مۇقىملىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان ھەر قانداق بىر پۇرسەتنى قولدىن بەرمەيدۇ، دەپ ئەسكەرتكەن. ئۇ شى جىنپىڭنىڭ ئۆزىنىڭ غەرب چۆكۈۋاتىدۇ، شەرق يۈكسىلىۋاتىدۇ دېگەن نەزەرىيەسىنى ئالغا سۈرۈش ئۈچۈن مەۋجۇت توقۇنۇشلاردىن پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن. يۇقىرىدىكى رەھبەرلەر خىتاي باشچىلىقىدىكى مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرگە قانداق تاقابىل تۇرۇش كېرەك دېگەن مەسىلە ھەققىدىكى كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغاندا بىردەك ئامېرىكىنىڭ ئالدى بىلەن ئۆز قىممەت قاراشلىرىدا چىڭ تۇرۇشى ۋە ئۇنى قوغداشتا كەسكىن بولۇشى زۆرۈرلۈكىنى بىلدۈرۈشكەن پانېتا ئەپەندى شېرىك دۆلەتلەرئارا ھەمكارلىقنى كۈچەيتىشنىڭ مۇھىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇ سۆزىدە مۇستەبىتلەرنىڭ بىرلىشىشى خەتەرلىك بولسىمۇ بىراق ئۇلارنىڭ ھەمكارلىقىنىڭ كۈچى ئەمەلىي ئەھۋالى ۋە كۆلىمى ھەرگىزمۇ ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ شېرىك دۆلەتلىرىگە يەتمەيدۇ شۇڭا ئامېرىكا چوقۇم شېرىكلىرى بىلەن ھەمكارلىقنى ئاشۇرۇشى ھەممىدىن مۇھىمى شېرىكلىرىگە بەرگەن ۋەدىسىدە چىڭ تۇرۇشى لازىم دېگەن ئۇلار يەنە ئامېرىكىنىڭ ھەر جەھەتتىن كۈچلىنىپ قارشى تەرەپنى تەرەددۇتكە سېلىش ئالاھىدىلىكىنى ئۆستۈرۈشىنىمۇ بۇ خىرىسنى ھەل قىلىشتىكى مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى دەپ كۆرسەتكەن ئۇلارنىڭ قارىشىچە خىتاي بىلەن قوراللىق توقۇنۇش يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلى خىتايغا قاتتىق ۋە كەسكىن پوزىتسىيەدە بولۇش تەيۋەننى قوللاشنى داۋاملاشتۇرۇش دېموكراتىك قىممەت قاراشلاردا چىڭ تۇرۇش ئارقىلىق ئۇنى تىزگىنلەش خىتاينىڭ جاسارىتىنى سۇندۇرۇشتىن ئىبارەت ئىكەن. مايك پامپېئو ئەپەندى يىغىندا ئامېرىكىنىڭ خىتاي ۋە روسىيەگە قاراتقان سىياسىتىنىڭ ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىشتىن ئىبارەت پاسسىپ سىياسەت بولماستىن بەلكى ئاكتىپ سىياسەت بولۇشى لازىملىقىنى بىلدۈرگەن پانېتا ئەپەندى بولسا ئامېرىكىنىڭ ھەم ئىقتىسادىي جەھەتتىن ھەم ھەربىي جەھەتتىن كۈچلىنىش ئارقىلىق بۇ دۆلەتلەرنى نىيىتىدىن ياندۇرۇش خاراكتېرلىك سىياسەت تۇتۇشى لازىملىقىنى ئېيتقان ئۇ يەنە ئامېرىكىنىڭ شېرىك دۆلەتلەرگە بەرگەن ۋەدىسىدە چىڭ تۇرۇپ ئىشەنچ ئاتا قىلىشى دۇنياۋى رەھبەرلىك رولىنى قايتىدىن جارى قىلدۇرۇپ خەلقئارا بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتىشىنىڭ مۇستەبىت دۈشمەن ھاكىمىيەتلەرگە ئورتاق تاقابىل تۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بۇ ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا ھەر ئىككى گۇۋاھلىق بەرگۈچى خىتاي روسىيە ئىران ۋە شىمالىي كورېيىنىڭ

خىتاينىڭ مۇئاۋىن مائارىپ مىنىستىرى سۇن ياۋ يېقىندا قازاقىستاننى زىيارەت قىلغان زىيارەت جەريانىدا خىتاي ۋە قازاقىستان ئىككى تەرەپ مائارىپ ئالماشتۇرۇش پروگراممىسىنى تېخىمۇ كېڭەيتىش شۇنداقلا قازاقىستان ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا خىتايچە ئوقۇتۇشنى كېڭەيتىش ۋە قوش ئۇنۋان پروگراممىلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ھەققىدە پىكىر بىرلىكىگە كەلگەن مۇتەخەسسىسلەر قازاقىستاندا خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ بۇ قەدەر كەڭ تۈردە تەشۋىق قىلىنىپ راۋاجلىنىشى ئەمەلىيەتتە خىتاي تەسىرىنىڭ كېڭىيىشىنىڭ نەتىجىسى دەپ قارىماقتا تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي پروگراممىسىدا بولغاي بىر قىسىم غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرى كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى ئورگان دەپ بېكىتكەندىن بۇيان دېموكراتىك دۆلەتلەردە كۆپلىگەن كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى تاقىلىپ بولغانىدى بىراق خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل ئىنكاسلارغا قۇلىقىنى يۇپۇرۇۋېلىپ پۇل كۈچىگە تايىنىپ تۇرۇپ قازاقىستاندا كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى تېخىمۇ كۆپەيتىش ئارقىلىق خىتاي تىلى مەدەنىيىتىنى ۋە ئىدىيىسىنى كېڭەيتكەنلىكى مەلۇم كۆزەتكۈچىلەرنىڭ نەزىرىدە بۇ تولىمۇ غەلىتە ۋە خەتەرلىك بىر ئەھۋال دەپ قارىلىدىكەن ئامېرىكىنىڭ كولومبىيە ئۇنىۋېرسىتېتىغا قاراشلىق ياۋراسىيا تورىنىڭ مەخسۇس خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتاينىڭ مۇئاۋىن مائارىپ مىنىستىرى سۇن ياۋ قازاقىستان ۋە ئۆزبېكىستاننى زىيارەت قىلغان خىتاي ۋە قازاقىستان ئوتتۇرىسىدىكى مۇزاكىرىلەر قازاقىستاننىڭ ئەڭ داڭلىق ئالىي بىلىم يۇرتلىرىنىڭ بىرى بولغان فارابى دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتىدا قازاقىستان خىتاي ئىلمىي تەتقىقات مەركىزى قۇرۇشقا مەركەزلەشكەن فارابى دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تورىدا دېيىلىشىچە ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى فارابى دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتىدا كۇڭزى ئىنستىتۇتى قۇرۇلغان مەزكۇر توردا مۇنداق دېيىلگەن فارابى دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاي مەدەنىيىتىنى تارقىتىش ۋە خىتاي مەدەنىيىتىنى تەشۋىق قىلىشتا كۈنسېرى كۈچىيىۋاتىدۇ بىز فارابى دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتىغا تېلېفون قىلىپ ئۇلاردىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتى ۋە خىتاي قازاقىستان ئىلمىي تەتقىقات مەركىزىنىڭ قۇرۇلۇشىغا ئائىت مەسىلىلەر ھەققىدە ئالاقىلەشكەن بولساقمۇ لېكىن تېلېفونىمىزنى ئالغان خادىم سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ بۇلاردىن خەۋىرى يوقلۇقىنى ئېيتتى خىتاي قازاقىستان مۇناسىۋەتلىرىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان قازاقىستاندا ياشايدىغان قازاق زىيالىيسى دوكتور ئەركىنبەك نۇراخۇن قازاقىستاندىكى كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنىڭ قۇرۇلۇشى راۋاجلىنىشىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەردىن بىرى ئۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى قازاقىستاندا ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى قۇرۇلۇشقا باشلىغان بولۇپ ھازىرغىچە يۈز مىڭدىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىدىن ئوقۇش پۈتتۈرگەن بۇلاردىن ئەڭ ياخشى ئوقۇغان ئون مىڭ ئوقۇغۇچى خىتايغا ئوقۇشقا باردى بۇنىڭغا كېتىدىغان ئىقتىسادنى خىتاي بېرىۋاتىدۇ ئىسلام مەدەنىيىتىگە ئىگە بولغان قازاقىستاندەك بىر دۆلەتتە خىتاي مەدەنىيىتى ۋە كۇڭزى ئىدىيىسىنىڭ بۇ قەدەر كەڭ تۈردە تەشۋىق قىلىنىپ راۋاجلىنىپ ۋە گۈللىنىپ كېتىشى غەلىتە ۋە خەتەرلىك بىر ئەھۋال

ئۇچى بار ئىكەن، بۇ بىر يىلدا ئىككى مىڭ ئوقۇغۇچى تەربىيەلەيدىكەن. خىتايغا سەككىز يۈزگە يېقىن ئوقۇغۇچى چىقىرىدىكەن، خىتايغا چىقىرىدىغان ئوقۇغۇچى. ئەمدى ئۇلار ئوتتۇز تۈرلۈك ھەر قانداي قىمىل ھەرىكەتلەرنى يۈرگۈزىدىكەن. خىتاينى تەييارلايدىغان بەش ئۇنىۋېرسىتېتتىن يىلىغا مىڭ ئادەمدىن بولسا ئون يىگىرمە يىلدا ئوتتۇز قىرىق مىڭ نەپەر ئوقۇغۇچى تەربىيەلەپ چىقىرىۋەتتى دېگەن سۆز. ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەردىكى ئوقۇلۇقلار خەنيۈ، خىتاي تىلى، بىرىنچى سىنىپتىن ئون بىرىنچى سىنىپقىچە خىتاي تىلى ئۆگىنىش ئوقۇلۇقلارنى چىقارغان، بۇنىڭ بىلەن شۇنداق قوشۇمچە ماتېرىياللار بار ئىكەن. ئەنگلىيەنىڭ ئۇرۇش ۋە تىنچلىق ئىنستىتۇتىنىڭ تەتقىقات تۈرى بولغان كابار ئاسىيانىڭ دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا ئىككى مىڭ ئۈچىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلغىچە خىتايدىكى قازاقىستاندىن كەلگەن ئوقۇغۇچىلار يەتتە يۈز ئەللىك ھەسسە كۆپەيگەن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان جورج ۋاشىنگتون ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر پروفېسسورى دوكتور شان روبېرتس خىتاي تىلى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ قازاقىستاندا بۇ قەدەر كەڭ تۈردە تەشۋىق قىلىنىشى ۋە خىتاي تەسىرىنىڭ كېڭىيىشى ھەققىدە سۆز قىلىپ خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادا تەسىر كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئامېرىكا بىلەن رىقابەتلىشىۋاتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇنىڭ قارىشىچە مائارىپ رىقابەتنىڭ بىر تۈرى ئىكەن ئۇ كۆز قارىشىنى مۇنداق شەرھلىدى
دېمەكچىمەنكى، ئەگەر ئامېرىكا ۋە ياۋروپاغا ئوخشاش باشقا دۆلەتلەر ئوتتۇرا ئاسىياغا مەبلەغ سېلىشقا قىزىقمىسا، خىتاي ئىنتايىن قىزىقىدۇ. ئوتتۇرا ئاسىيادىكى دۆلەتلەر قەيەردىن مەبلەغقە ئېرىشسە شۇ يەردىن مەبلەغ ئالىدۇ. ئامېرىكا قىرغىزىستاندىكى ئوتتۇرا ئاسىيا ئامېرىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنى قوللىدى. قازاقىستاندىكى نازاربايېف ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتۇشنى ئىنگلىز تىلىدا ئېلىپ بارىدۇ.

خىتايچە ئوقۇتۇشنى كۆپەيتىش ۋە قوش ئۇنۋان پروگراممىلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ھەققىدە پىكىر بىرلىكى ھاسىل قىلغانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان ئەركىنبەك نۇراخۇن ۋە خىتايچە قوش ئۇنۋان پروگراممىلىرىنىڭ قازاقىستان ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا بارغانسېرى كۆپىيىپ تەرەققىي قىلغانلىقىنى تىلغا ئالدى ئۇ مۇنداق دېدى شىنجاڭدىن كەلگەن قازاقلارنىڭ دىپلوملىرى قازاقىستاندا ئېتىراپ قىلىنماي بەك قىيىن ئەھۋالدا لېكىن بۇ قازاقىستاندىكى خىتايچە قوش ئۇنۋان پروگراممىلىرىنى ھەم قازاقىستان ھەم خىتاي ئېتىراپ قىلىدۇ ھەر ئىككى دۆلەتتە ئىش تاپالايدۇ خىتاينىڭ زور مەبلەغ سېلىپ خىتاي تىلى مەدەنىيىتى ۋە ئىدىيەسىنى بۇ قەدەر كەڭ تۈردە تەشۋىق قىلىش راۋاجلاندۇرۇش ۋە گۈللەندۈرۈشتىكى مەقسىتى بولسا خىتاي تەسىرىنى قازاقىستاندا تېخىمۇ كېڭەيتىش ۋە قازاقىستاننى بېقىندىسىغا ئايلاندۇرۇش.
قوش ئۇنۋان پروگراممىسى بولغاندا لياڭجيا ئا ئىككى، ئىككى پىلۇس ئىككى، مودېلى. بۇنىڭدا قازاقىستاننىڭ ئوقۇتۇش تارىخىنى مويىنداش، ئىككىنچىسى قىتاينىڭ ئەسئەسكى ئوقۇ-ئاغارتۇ نېمىسىنىڭ بەرگەن سېرتىفىكاتىنى مويىنداش دېگەن سۆز. يوق، بۇ يەردە قازاق تىلى دېگەن نى يوق، بۇدا ئورۇس تىلى بىلەن قىتاي تىلى. قىتاي تىلىنى ئۆگىنىپ چىققاندىن كېيىن ئۇنى مويىنداش، ئۇنى بىزنىڭ قازاقىستان دۆلىتى مويىنداش. بىز қазақ қытайдан келіп осы жаққа келгеннен кейін біз өзіміздің дипломымызды насибикасы жасата алмадық ренжін қыла алмадық ал бұныкі оқып кейін қазақстан үкіметі бұны мойындайды толық оқу ағарту министрлігі бұны қазақстанда қытай тілін оқыды қытай тілінің күржіклерінен өтті біз қызметке алешқа болады деген мойындаш бар бұнда

ئىككىنچىسى قازاقىستان ئارقىلىق باتىسقا ياۋروپا ئەللىرىگە، ئۆزىنىڭ ئامېرىكانىڭ سالغان سانكسىيالارىنان قۇتۇلۇپ باتىس ئەللەرگە ئۆز تاۋارلارنى چىقىرىش بۇل ئۈچۈن بىزنىڭ دەۋلەت ئولارغا ئالتۇن كۆپۈر بوپ تۇر. دوكتور شان روبېرتس خىتاي ۋە قازاقىستان مائارىپ ئالماشتۇرۇش پروگراممىسىنىڭ كېڭەيتىلىشى، شۇنداقلا قازاقىستان ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدا خىتايچە ئوقۇتۇشنىڭ كۆپەيتىلىشى ۋە قوش ئۇنۋان پروگراممىلىرى ھەققىدە كۆز قارىشىنى مۇنداق بايان قىلدى.

بىرى بولغان فارابى دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئىككى مىڭ ئىككىنچى يىلى قۇرۇپ پىلانلىق تەرەققىي قىلدۇرغانلىقىنى كۆرسەتتى ئۇ مۇنداق دېدى خىتاينىڭ بۇ پائالىيەتلىرى ئۇلارنىڭ قىممەت قارىشىنى قازاقىستان تەشۋىق قىلىپ خىتايلىشىشنى كۈچەيتىدۇ بۇ خىتاينىڭ بىر خىل يۇمشاق كۈچى بۇ تولىمۇ غەلىتە بىر ئەھۋال قازاقىستاندا بۇ خىتاي مەركىزىنى قۇرغىنىغا بىر ئون بەش يىگىرمە يىل بولۇپ قالدى

ئېيتىۋاتىدۇ ئوقۇش سانى ئالمۇتىدا مۇشۇ ئەل فارابى ئىنستىتۇتى بىلەن ياتاقتا بولغان بىر يىگىرمىگە يېتىدۇ. ئەمدى ئۇلارنىڭكى مۇنۇ يۇمشاق سىياسەت دېگەن بىر سىياسىتى بارغۇ خىتاينىڭكى. سىياسەت بويىچە شۇ خىتايپەرۋەرلەرنى تەييارلاش ئۇلارنىڭ مەقسىتى.
ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلدىن باشلاپ ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرىدە خىتاينىڭ كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ تەشۋىقات ۋە تەسىر كېڭەيتىش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارىلىپ تاقىلىۋاتقانلىقى مەلۇم دۆلەتلىك تەتقىقات بىرلەشمىسىنىڭ دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى كۇڭزى ئىنستىتۇتلىرىنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى ئورگان دەپ قارار قىلغاندىن كېيىن ئامېرىكىدا ئىلگىرى بار بولغان يۈز ئون سەككىز كۇڭزى ئىنستىتۇتىنىڭ يۈزدىن ئارتۇقى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مايغىچە تاقىلىپ بولغان قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى

بۇ تۈردىكى بىر قانچە ماقالە يېقىندا گېرمانىيەدىكى تېلېپولىس ژۇرنىلى بىلەن بېرلىنلىقلار گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتە ئىشلىگەن مەخسۇس خەۋىرىنىڭ تەپسىلاتىغا قۇلاق سالغايسىلەر گېرمانىيەدىكى تېلېپولىس ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان ناتو بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان رىقابەتنى تەھلىل قىلىش ناملىق ماقالە بىلەن

ناتو بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك، كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان رىقابەتنى تەھلىل قىلىش ناملىق ماقالىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بىلەن ئەيىبلەش ناملىق بۆلىكىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان بىر قىسىم ئورگانلار ۋە شەخسلەرنى ساناپ ئۆتىدۇ. ئالدى بىلەن مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى خەۋەرلەر لىنىيەسى ئىستراتېگىيە ۋە سىياسەت تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا خىتاينىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئەھدىنامىسىغا خىلاپلىق قىلىپ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى سادىر قىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنلىكى تىلغا ئېلىنىدۇ ئاندىن كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتىدىن ۋېنسېل مىخالكىنىڭ گېرمانىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتىنىڭ ئەيىبلەشلىرىنى خۇلاسىلەپ چىققانلىقى خىتاينىڭ رىم خەلقئارا ئادالەت سوتىنىڭ يەتتىنچى ماددىسىدىكى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەردىن ئۆلتۈرۈش، قىيناش، نازارەت قىلىش، مەدەنىيەت ۋە دىننى يوقىتىش، جىنسىي زوراۋانلىق، مەجبۇرىي ئەمگەك، كەڭ كۆلەمدە سىستېمىلىق ھۇجۇم قىلىش قاتارلىق جىنايەتلەرنىڭ ھەممىسىنى سادىر قىلىپ، تارىختا كۆرۈلۈپ باقمىغان دەرىجىگە يەتكەنلىكىنى تەكىتلىگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ. ماقالىنىڭ دەلىل ئىسپاتلار ۋە دوكلاتلار، شىنجاڭدىكى دېلولار ناملىق بۆلىكىدە شى جىنپىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۇيۇقسىز ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلغان مەزگىلىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئۆتكۈزۈپ، ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە مەدەنىيەت كىملىكىنى، مىللىي كىملىكىنى يوقىتىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەنلىكى ئەسكەرتىلىدۇ. ئارقىدىن گېرمانىيەلىك قەلەمكەش ماتتىياس بۆلىنگېرنىڭ ئۇيغۇرلارنى يوقىتىش ھەرىكىتىنىڭ ئۇزۇن تارىخى ناملىق ئەسىرىدە ئۇيغۇرلار ئۈستىدىكى قىرغىنچىلىقنىڭ ھېلىھەم شەپىسىز ھالدا داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنلىكى تىلغا ئېلىنىدۇ. كوممۇنىزم قۇربانلىرى فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئادرىيان زېنېس، پروفېسسور ئالېكساندىر گۆرلاخ، ئەينەك ژۇرنىلىنىڭ ئوبزورچىسى گېئورگې فاريان قاتارلىق بىر تالاي كىشىلەرنىڭ خىتاينى دۆلەت تېررورلۇقى سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتقانلىق بىلەن ئەيىبلىگەنلىكى ئەسكەرتىلىدۇ. خەلقئارادىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ تەسىرىنى تازىلاش ئۈچۈن زور ئېنېرگىيە سەرپ قىلىۋاتقان خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ پەقەت ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىر يىل ئىچىدىلا تۆت يۈز ۋەكىللەر ئۆمىكىنى، نەچچە مىڭلىغان چەت ئەللىكنى شەرقىي تۈركىستاننى زىيارەت قىلدۇرغانلىقىنى تىلغا ئالغان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ بايان قىلىشىچە، بۇ ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ تەركىبىدىن گېرمانىيەدىكى بىر بۆلۈك خىتايپەرەس شەخسلەرمۇ ئورۇن ئالغان ئىكەن. خىتايغا مايىللىقى ئالاھىدە كۈچلۈك بولغان بۇ شەخسلەرنىڭ بەزىلىرى خىتايدىن ئېرىشىدىغان خۇسۇسىي مەنپەئەتلەر سەۋەبلىك ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىشقا داۋاملىق تىرىشماقتا ئىكەن.
ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتتا تۆت يۈز دېلېگاتسىيون ئاپارغان، ۋەكىللەر ئۆمىكىنى. بۇ تۆت يۈز ۋەكىللەر ئۆمىكىنى ئىلگىرى كېيىن تۆت مىڭ بەش يۈزگە يېقىن كىشىنى زىيارەت قىلغۇزغان. بۇنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى قىلىشقا باشلىدى، بۇنىڭ ئىچىدە گېرمانىيەدىكى مۇتەخەسسىسلەر، بەزى مەتبۇئات خادىملىرىمۇ بار. ئەمدى بۇلارنىڭ ئىچىدە ناھايىتى ئېغىر كوممۇنىستپەرەس ئىدېئولوگىيەسىگە ئىگە بولغان ئىنسانلارمۇ بار. خىتاينى يىللاردىن بۇيان سۆيۈپ كەلگەن ئىنسانلارمۇ بار. ئانىڭدىن كېيىن ئامېرىكا دۈشمەنلىكى شەكىللەنگەن بىر قىسىم غەرب مۇتەخەسسىسلىرىمۇ بار بۇ يەردە ناھايىتى ئېغىر سولچىلار رادىكال سولچىلار بار گېرمان پارلامېنتىسىدىمۇ بۇنىڭغا شاھىت بولدۇق بىر قانچە قېتىم شۇنىڭغا بۇلار ئۆزىنىڭ بىرىنچىدىن ئىدېئولوگىيە نۇقتىئىينەزىرىدىن خىتايغا بولغان ئاشقى خىتاي سۆيگۈسى نەتىجىسىدىن ۋە ئۈچىنچىسى خىتاينىڭ ئاپارغاندىن كېيىن يالغان مەلۇماتلار ۋە ياكى ياسىغان سەھنىلەرنى كۆرسەتكەندىن كېيىن ئۆزىنىمۇ ئۆزى قايىل قىلغان ئەمدى بىزمۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن بەزى ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتىمىز قولىمىزدىن كېلىشىچە ئىمكانىيىتىمىز يار بەرگىچە ئەمما خىتاي بىر دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن پۈتۈن ئىقتىسادىي ئىمكانلىرىنى يولغا سېلىپ مۇشۇنداق بىر قىسىم ئىنسانلارنى سېتىۋېلىپ بارىدۇ بۇ يالغۇز گېرمانىيىدە ئەمەس ئامېرىكىدىن بار ئاۋسترالىيەدىن بار كانادادىن بار دۇنيانىڭ ھەر قايسى دۆلەتلىرىدە بار، بولۇپمۇ مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدە ھۆكۈمەتلەر بىۋاسىتە بۇ قىرغىنچىلىققا شېرىك بولۇۋاتىدۇ.
ماقالىنىڭ خەلقئارالىق غەزەپ ۋە ئىنكاس ناملىق بۆلىكىدە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپ چىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى چەكلىگەنلىكى ۋە بىر بۆلۈك خىتاي ئەمەلدارلىرىغا جازا يۈرگۈزگەنلىكى، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭمۇ خىتاينىڭ بەزى يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىغا جازا يۈرگۈزۈپ، ئۇلارنىڭ مال-مۈلكىنى توڭلاتقانلىقى ۋە. ياۋروپاغا كىرىشىنى چەكلىگەنلىكى ئەسكەرتىلىدۇ. بۇنداق بىر ئارقا كۆرۈنۈش ئاستىدا گېرمانىيە پارلامېنتى كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئىنسانىي ياردەم كومىتېتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئون توققۇزىنچى نويابىر ۋە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون يەتتىنچى ماي كۈنلىرى ئون تۆت نەپەر مۇتەخەسسىسنىڭ قاتنىشىشى بىلەن ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى خەلقئارا قانۇن بويىچە باھالاش تېمىسىدا ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ. مەلۇمكى، ناتو بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك، كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان رىقابەتنى تەھلىل قىلىش ناملىق ماقالىنىڭ مەركىزىي ئىدىيەسى بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى قارارلىرىنى ئاغدۇرۇپ تاشلاش ۋە خەلقئارادىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى چۈشەنچىسىنى يوقىتىشتىن ئىبارەت بولۇپ، گېرمانىيە، ھامبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ سەكسەن بەش ياشلىق پروفېسسورى نورمان پېك مەزكۇر ماقالىسى ئۈچۈن خىتاينى خۇشال قىلغۇدەك دەرىجىدە قالتىس بىر تەسىرات يارىتىشقا ئۇرۇنغان. ھالبۇكى، گېرمانىيەدىكى ھېچبىر رەسمىي ھەم داڭلىق مەتبۇئاتلار ئۇنىڭ بۇ ئەسىرى ئۈچۈن ئورۇن بەرمىگەن. ئۆتكەن يىلى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇنغان ئىككى نەپەر خىتايپەرەس پروفېسسورنىڭ ئەسەرلىرى گېرمانىيە مەتبۇئاتلىرىدىن ئورۇن ئالالمىغان بولسىمۇ، ھېچ بولمىسا شۋېتسارىيەنىڭ يېڭى سيۇرىخلىقلار گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان ئىدى. ئەمما پروفېسسور نورمان پېكنىڭ بۇ ئەسىرى پەقەت تېلېپولىس ناملىق تور ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان. شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، ئۇ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇم سىياسىتىدا خىتاينى ھەقلىق كۆرسىتىشكە پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشقان. نۆۋەتتە، ئىقتىسادىي جەھەتتىكى ئېغىر دەرىجىدىكى چۆكۈش ۋە داۋالغۇشلارنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان خىتاينىڭ غەربنىڭ مەبلەغلىرىگە جىددىي ئېھتىياجى بارلىقىنى تىلغا ئالغان ۋەزىيەت ئانالىزچىسى غەيۇر قۇربان ئەپەندىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن ئىبارەت بۇ قارا داغدىن خەلقئارادىكى ئوبرازى خۇنۈكلەشكەن خىتاي ھاكىمىيىتى غەربنىڭ مەبلىغىگە ئېرىشىش ئۈچۈن دۇنياغا ئۆزىنى يېقىملىق كۆرسىتىشكە مەجبۇر قېلىۋاتقان بولۇپ، بۇ يولدا تۈرلۈك نەيرەڭلارنى ئىشقا سالماقچى ئىكەن.
ھەممەيلەنگە مەلۇم خىتايدىكى ئىقتىسادىي ھالەت ئىسلاھات ئېلىپ بېرىۋاتقان قىرىق يىلنىڭ مابەينىدىكى ئەڭ تۆۋەن بىر نۇقتىغا كەلدى. خىتاي ھاكىمىيىتىدىكى مىسلى كۆرۈلمىگەن ياشلاردىكى ئىشسىزلىق، كاپىتال بازىرى ۋە ئۆي مۈلۈك بازىرىدىكى كاساتچىلىق، بۇ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى چۆكۈش خىتاي ھاكىمىيىتىنى ھالاكەت گىردابىغا ئەكەممەكتە. بۇنى بايقىغان خىتاي ھاكىمىيىتى كۈنسېرى خىتايدىن قېچىۋاتقان چەتئەل مەبلەغلىرىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن چەتئەلگە بىر پوزىتىپ بىر سىيمانى كۆرسىتىشكە مەجبۇر بولدى. بىز بۇنى شىۋېتسارىيەدىكى مۇشۇ يېقىندا ئاياغلاشقان دۇنيا ئىقتىسادى مۇنبىرىدە خىتاي رەھبەرلىرىنىڭكى سۆزلىگەن سۆزلىرىدىن ۋە ئوينىغان سىياسىي ئويۇنلىرىدىن كۆرۈۋاتىمىز. ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقان بىر ھاكىمىيەت بىلەن غەرب دۆلەتلىرىنىڭكى بۇرۇنقىغا ئوخشاش ھېچ بولمىغاندىكىدەك ئىقتىسادىي ۋە مەبلەغ سېلىش جەھەتتىكى زور بىر ياخشىلىنىش ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن ئەمەس، شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ھاكىمىيىتى بۇ يەردە مۇشۇنداق ساختا كۆرۈنۈشنى ياساپ چىقىش ئارقىلىق ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى خۇددى ھېچ بولمىغاندىكىدەك ياكى بۇرۇن بولسىمۇ خۇددى ھازىر ھېچقانداي بىر ئىش بولمىغاندىكىدەك بىر ھالەتكە ئەكىلىپ بۇ يەردە خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۆزىگە تېخىمۇ جىق مەبلەغ سالىدىغان خەلقئارادا خىتاينىڭكى ئىقتىسادىي تەرەققىياتى ئۈچۈن پايدىلىق بىر مۇھىتى يارىتىلىدىغان مۇشۇنداق بىر شارائىتنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئېھتىياجلىق بولۇپ قالدى. شۇنىڭ ئۈچۈن ھازىر مۇشۇ مەتبۇئاتلاردا چىقىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى خۇنۈكلەشتۈرۈشكە ئالاقىدار تەشۋىقاتلار زور بىر رول ئوينايدۇ دەپ ئويلايمەن. ناتو بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك، كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان رىقابەتنى تەھلىل قىلىش ناملىق ماقالىنىڭ گېرمانىيە پارلامېنتىدىكى تەكشۈرۈش ناملىق بۆلىكىدە گېرمانىيە پارلامېنتى گەرچە خىتاينى ئىرقىي قىرغىنچىلىق بىلەن ئەيىبلىمىگەن بولسىمۇ، ئەمما خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇم سىياسەتلىرىنىڭ يۇقىرى پەللىگە چىققانلىقىنى تۈرلۈك دەلىللەر ئاساسىدا ئېتىراپ قىلىپ، خىتاينى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت بىلەن ئەيىبلىگەنلىكى تەسۋىرلەنگەن. گېرمانىيە پارلامېنتىنىڭ بۇ قارارنى قوبۇل قىلىشىغا ئاساس بولغان دەلىللەر ماقالىدا تەپسىلىي بايان قىلىپ ئۆتۈلگەن. ئۇنىڭدىن كېيىن ماقالىنىڭ ئەسلى مەقسىتى بولغان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىش ھۇجۇمى باشلانغان. ناتو بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىك، كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان رىقابەتنى تەھلىل قىلىش ناملىق ماقالىنىڭ ئىككىنچى قىسمىغا ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى خەلقئارا قانۇن نۇقتىسىدىن كۆزىتىش ۋە خىتاينىڭ تالاش تارتىشتا قالغان تېررورلۇققا قارشى تەدبىرلىرى، زىددىيەتلىك قاراشلار دېگەن باش ماۋزۇلار قويۇلغان بولۇپ، بۇ قىسىم ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئىنكار قىلىدىغان ئاتالمىش پاكىتلار بىلەن تولغان. گېرمانىيىدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.
نۆۋەتتە ئوتتۇز بىرىنچى مارت كۈنى تۈركىيەدە ئېلىپ بېرىلىدىغان سايلام كۈچلۈك دىققەت قوزغىماقتا جۈملىدىن ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان بىر دىققەت نۇقتىسىغا ئايلانماقتا بىر ئايدىن بېرى تەييارلىق خىزمەتلەر باشلانغان بۇ قېتىملىق سايلامدا تۈركىيەدىكى ھەرقايسى شەھەر رايون ناھىيە كەنت ۋە يېزا باشلىقلىرى سايلاپ چىقىلىدۇ ئۇنداقتا تۈركىيەدىكى سايلام نەتىجىسى ئۇيغۇر دەۋاسىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ تۆۋەندە ئەنقەرەدىكى ئىختىيار مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن بۇ ھەقتىكى مەلۇماتنى ئاڭلايسىلەر.
ئۈچىنچى ئاينىڭ ئوتتۇز بىرىنچى كۈنى تۈركىيەدە ئۆتكۈزۈلىدىغان سايلامدا شەھەر، رايون، ناھىيە، كەنت ۋە يېزا باشلىقلىرى سايلاپ چىقىلىدۇ. بۇ سايلام نۆۋەتتە تۈركىيەدە كۈچلۈك ئىنكاس قوزغىماقتا. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارمۇ مەزكۇر سايلامغا ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان بولۇپ، ئۇلارنىڭ بەكرەك ئەھمىيەت بەرگىنى بۇ سايلامنىڭ ئۇيغۇر مىللىي سىياسىي دەۋاسىغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى. جۈملىدىن سايلامدا ئۇتۇپ چىققان پارتىيەلەرنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى قوللايدىغان ياكى قوللىمايدىغانلىقى مەسىلىسىدۇر. بۇ سايلامدا ئىستانبۇل، ئەنقەرە، ئىزمىر، قەيسەرى، ۋە كونيا قاتارلىق شەھەرلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئوتتۇز چوڭ شەھەر بىلەن مىڭ ئۈچ يۈز ئەللىك بىر رايون، ناھىيە ۋە كىچىك شەھەرلەرنىڭ باشلىقلىرى سايلاپ چىقىلىدۇ. ئۇ سايلامدا بېلەت تاشلايدىغان كىشىلەرنىڭ سانى ئاتمىش مىليوندىن كۆپ بولۇپ، بۇلار تۈركىيەدىكى ھەرقايسى شەھەر، ناھىيە، رايون ۋە يېزىلارنى بەش يىل باشقۇرىدىغان باشلىقلارنى سايلاپ چىقماقچى. تۈركىيە پارلامېنتىدىكى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ گۇرۇپپا باشلىقى، كېلەچەك پارتىيەسى پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىمقى سايلامنىڭ تۈركىيەدىكى ئۇيغۇرلارغا ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆرسىتىدىغان تەسىرى ھەققىدە mındak dedi. Bu seçimler iktidara bir uyarı niteliğinde olur. Burada muhalefet güçlenirse bizim sesimiz Gelecek Partisi'nin Doğu Türkistan'la ilgilenen partilerin daha fazla sesi yükselir ve iktidar da bu ses yükseliğinden ürkerek Doğu Türkistan'la ilgilenir.
Bu katım kız saylam hükümetke agalandırış buludu. Çünkü biz Gelecek Partiyesi ve Şarkı Türkistan'a köngül bülüvatkan ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭ ئاۋازى بەكرەك چىقسا، ھۆكۈمەتكە بېسىم پەيدا بولسا، ھۆكۈمەتمۇ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە مەجبۇر بولىدۇ. بىزنىڭ پارتىيە قۇرۇلغان ھامان، مەن ئاممىۋى تەشكىلاتلارغا مەسئۇل مۇئاۋىن رەئىس بولۇش سۈپىتىم بىلەن، تۈركىيەدىكى تۈرك دۇنياسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئاممىۋى تەشكىلاتلار ئوتتۇرا شەرقتىكى، تۈركمەن تەشكىلاتلىرى بىلەن ئۇچرىشىش ئېلىپ باردىم. تۈركىيەدە كۆپ ساندا شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى ۋە ئۇيغۇرلار بار ئىكەن. بۇلارنىڭ نۇرغۇن مەسىلىلىرى بار ئىكەن. مېنىڭ بىلىشىمچە، ئىستانبۇلدا ئۆي ئىجارىسى تۆلىيەلمەيۋاتقان، خىزمىتى يوق كۆپ ساندا ئۇيغۇرلار بار ئىكەن. ئەگەر ئۇيغۇر مەسىلىسىنى بىلىدىغان، ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغان بىزنىڭ پارتىيەنىڭ نامزىتى سايلىنىپ قالسا، بۇ قىيىنچىلىقلارنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. شۇڭا بۇ قېتىمقى سايلام ناھايىتى مۇھىم. بۇ قېتىمقى سايلامنىڭ تەييارلىق خىزمىتى ئۆتكەن ئاي باشلانغان بولۇپ، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى تۈركىيەدە ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيىسى بىلەن مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى ئىتتىپاقداشلىق قۇرغان ئىدى. بۇلار شۇنىڭدىن كېيىن جۇمھۇرىيەت ئىتتىپاقى دەپ ئاتالغان. ئۇلار بۇ قېتىمقى سايلامغىمۇ ئىتتىپاقداش ھالدا قاتنىشىدۇ. ۋاھالەنكى مەزكۇر پارتىيەلەر ھاكىمىيەتنى ئىدارە قىلغاندىن بۇيان خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ۋە خىتاينى ئەيىبلەيدىغان باياناتلارنى ئېلان قىلىپ باقمىدى. ھۆكۈمەت بۇ مەسىلىدە خىتايغا قارشى ئاشكارا بىر پوزىتسىيەدە بولمىدى. ئۇنداقتا بۇ قېتىمقى سايلام شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ تۈركىيە نوپۇسىنىڭ كۆپىنى تەشكىل قىلغان، ئۇيغۇرلار كۆپ ئولتۇراقلاشقان ئىستانبۇل، ئەنقەرە، قەيسىرى ۋە كونيا قاتارلىق چوڭ شەھەرلەردە قايسى پارتىيەلەردىن بولغان نامزاتلار ئۇتۇپ چىقسا ئۇيغۇرلارغا پايدىسى بولار، ئىستانبۇلدىكى ئۇيغۇر ھەق ھوقۇق ۋە ئادالەت جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مىرزەخمەت ئىلياس ئوغلى ئەپەندى بۇ سايلامنىڭ

ئەنقەرە شەھەر باشلىقىنىڭكى بىر تالى تۋىتتىن خىتاينىڭ قانچىلىك دەرىجىدە بىئارام بولغانلىقى شۇ تۋىت تۈپەيلىدىن خىتاينىڭ ناھايىتى بىشەملەرچە ئۇ شەھەر باشلىقىنى تەھدىت قىلىشى بىلەن ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيەدە قانچىلىك دەرىجىدە تونۇلغانلىقىدىنمۇ بۇ شەھەر باشلىقى سايلاملىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھاياتىدىكى تۈركىيەدىكى داۋاسى توغرىسىدىمۇ ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى ئوچۇق بىر شەكىلدە كۆرۈپ بىلەلەيمىز.
تۈركىيە مەتبۇئاتلىرى ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ ئىستانبۇل نامزىتىنىڭ سايلامدا غەلىبە قىلىش ئېھتىمالى بارلىقىنى، لېكىن ئەنقەرە، ئىزمىر ۋە ئانتالىيە قاتارلىق چوڭ شەھەرلەردە ئۇتتۇرىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان تۈركىيەدىكى سايلامنى كۆزىتىپ كېلىۋاتقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋەقپىسىنىڭ رەئىسى ئابدۇرېشىت ئابدۇلخەمەت ئەپەندى خىتاينىڭ بۇرۇندىن تارتىپ يېڭى سايلانغان شەھەر باشلىقلىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئارقىلىق شۇ شەھەردە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى توسۇشقا تىرىشقانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ مۇنداق دېدى.
ھەر قايسى شەھەرلىرىدىكى شەھەر باشلىقلىرى ۋە رايونلۇق ھۆكۈمەتلىرىنىڭ سايلىمى بولغانلىقى ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى بىلىدىغان ۋە شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا ھېسداشلىق بىلدۈرىدىغان كىشىلەرنىڭكى بۇ سايلامدا ئۇتۇپ چىقىشىنى ئەلۋەتتە ئارزۇ قىلىمىز. مەسىلەن، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى تۈركىيەدىكى ئىي پارتىيە، يەنى ياخشى پارتىيەسىنىڭكى باش رەئىسى مەرال ئاقشەنەر خانىم ۋە ئانقارا، شەھىرىنىڭكى شەھەر باشلىقى مانسۇر ياۋاش ئەپەندىملەر بايانات ئېلان قىلغان بۇ باياناتقا خىتاي ئەلچىلىكى تەرىپىدىن قاتتىق ئېتىراز بىلدۈرۈلگەن بولۇپ، تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدا بىر دىپلوماتىك كىرىزىسقا سەۋەب بولغان مۇشۇنىڭغا ئوخشايدىغان ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ھەر ۋاقىتتا قوغدىيالايدىغان ۋىجدانلىق كىشىلەرنىڭكى بۇ يەرلىك سايلاملىرىدىمۇ تۈركىيەنىڭكى ھەممە يېرىدە قازىنىپ چىقىشىنى ئارزۇ قىلىمىز.
مىرزەخمەت ئىلياسئوغلى ئەپەندى شەھەر ۋە كەنتلەرنىڭ باشلىقلىقىغا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى بىلىدىغان، ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغان نامزاتلار سايلانسا، شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى ئۇلار بىلەن بولغان ئالاقىسىنى كۈچەيتسە، باغچە ۋە كوچىلارغا مەشھۇر ئۇيغۇر شەخسلىرىنىڭ ۋە تارىخىي شەھەرلەرنىڭ شەھەرلەرنىڭ ئىسىملىرىنى قويغىلى بولىدىغانلىقىنى. ئىلگىرى سۈردى. مىرزەخمەت ئىلياسئوغلى ئەپەندى يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن مۇھىم بولغان بۇ سايلامغا خىتاينىڭمۇ كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.
شۇنىمۇ كۆرۈۋالدۇق، ئىستانبۇلنىڭ شەھەر باشلىقى ئەكرەم ئىمامئوغلى سايلانغان ۋاقتىدا بىرىنچىلەپ شۇنىڭ بىلەن ناھايىتى قويۇق مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگىنىمۇ خىتاينىڭكى ئىستانبۇلدىكى كونسۇلى بولدى. ئادەتتە كونسۇل ۋالىيلىق بىلەن مۇناسىۋەت ئورنىتىشى كېرەك، ئەمما ئۇ شەھەر باشلىقى بىلەن ناھايىتى خۇشاللىق بىلەن بېرىپ مۇناسىۋەت ئورناتتى. بۇنىڭدىن كۆرۈۋالغىلى بولىدۇكى، خىتاي بۇ خىل يەرلىك سايلاملارنىمۇ يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان، ھەتتا ئۆزىنىڭ ئىدىيەسىگە، ئۆزىگە يېقىن ئىدېئولوگىيىدىكى ئىنسانلارنىڭ سايلىنىپ چىقىشى ئۈچۈن چوڭ دەرىجىدە يەڭ ئىچىدىن ماددىي دەستەك بېرىشىنىمۇ كۆزدىن ساقىت قىلساق بولمايدۇ. شۇڭا بۇ نۇقتىدىن قارىغان ۋاقتىدا سايلاملارنىڭكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈنمۇ تولىمۇ ئەھمىيەتكە. ئىگە بولغان ۋە بۇنى يېقىندىن كۆزىتىشكە تېگىشلىك بولغان بىر سايلام ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالالايمىز.
تونۇلغان ئوبزورچى خالىس ئۆزدەمىر ئەپەندى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ قېتىمقى سايلامنىڭ ئۇيغۇرلارغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دېدى.
مىللىي ۋە مانىۋى دەيەرلەرىنە باغلى ئىنسانلارىن
شەرقىي تۈركىستانلىقلارنىڭ نوپۇسى كۆپ بولغان ئىستانبۇل ۋە قەيسەرى قاتارلىق شەھەرلەردە مىللىي ۋە مەنىۋى قىممەت قارىشىغا ئىگە كىشىلەرنىڭ شەھەر باشلىقى بولۇپ سايلىنىشى شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى مەركىزىي ھۆكۈمەتكە ئاڭلىتىش ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم. شۇڭا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان تۈركىيەدىكى يەرلىك ھۆكۈمەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىپ، شەرقىي تۈركىستان تەشكىلاتلىرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى توسۇشقا، خىتاينىڭ تەشۋىقاتىنى قىلىشقا تىرىشىۋاتىدۇ. شۇڭا ئۇيغۇرلار مىللىي ۋە مەنىۋى روھقا ئىگە نامزاتلارغا ئاۋاز بېرىشى كېرەك. ھازىرغىچە چوڭ شەھەرلەرنىڭ كۆپىنىڭ نامزاتلىرى ئېلان قىلىنغان بولسىمۇ، لېكىن تېخىچە بەزى سىياسىي پارتىيەلەر نامزاتلىرىنى تولۇق ئېلان قىلمىدى. لېكىن ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل بىرىنچى ئايدىكى ئىستاتىستىكىلارغا قارىغاندا، تۈركىيەدە ئاكتىپ پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان يۈز ئوتتۇز توققۇز سىياسىي پارتىيە بار بولۇپ، بۇ پارتىيەلەردىن ئوتتۇز ئالتە پارتىيە بۇ قېتىمقى سايلامغا قاتنىشىش سالاھىيىتىگە ئېرىشكەن.